ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ
ມື້ນີ້ທ່ານສົມສະຫວັດ ພົງສາ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ SBS ທີ່ຊິດນີ ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບຄະນະຂອງ SBS ແລ້ວ ທ່ານສົມສະຫວັດ ກໍໃຫ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດ ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ທ່ານສົມສະຫວັດ ແລະ ຄະນ ະບໍ່ມີເວລາຫຼາຍ ການສຳພາດກໍເລີຍເອົາແຕ່ໃຈຄວາມທີ່ສຳຄັນ
ການມາສຶກສາ ທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ ກະຄິດວ່າຊິໄດ້ຫຍັງກັບໄປແດ່ ເອີ ບໍ່ແມ່ນຄິດວ່າເນາະ ຄິດໄວ້ແລ້ວວ່າຊິໄດ້ຫຍັງກັບໄປ ອັນທີໜຶ່ງກະແມ່ນໄດ້ ເຫັນສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ມີການພັດທະນາໃນອົດສະຕຣາເລຍ ພາສາ ລາວອົດສະຕຣາລີເດີ້ ບໍ່ແມ່ນອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ສັບຝຣັ່ງຢູ່ເນາະ ເຫັນ ເຫັນຄວາມແປກໃໝ່ ອັນທີໜຶ່ງ ອັນທີສອງກະເຫັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ວິສິດຫຼາຍໆບ່ອນ ໄດ້ມີທັດສະນະສຶກສາຫຼາຍບ່ອນ ກະເຫັນວ່າ ເປັນປະໂຫຍດເນາະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນກະຄິດວ່າຈະສາມາດເອົາໄປໝູນໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກບໍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ອັນນ່າ ບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ ກ່ ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກ ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ
ຖ້າວ່າມາ ເຮົາມາເຫັນເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ນີ້ແລ້ວ ຖ້າຄິດວ່າເມືອງລາວນີ້ ອີກຈັກປີຈັ່ງຊິມີເຕັກໂນໂລຊີ ແບບດຽວກັບຂອງທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ມາເຫັນນີ້ ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຈຳກັດລະເນາະ ບາງທີບາ ງອັນ ຫຼາຍອັນທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ເມືອງລາວກໍ ກະ ອັນນ່າ ທັນສະໄໝກວ່ານີ້ເນາະ ມີແຕ່ວ່າເລື່ອງ ອັນນ່າ ບຸກຄະລາກອນເທົ່ານັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຢູ່ນີ້ ເພິ່ນມີບຸກຄະລາກອນທີ່ແໜ້ນກ່ອນພວກເຮົາ ສະນັ້ນພວກເຮົາຍັ ງຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນວ່າເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຖືວ່າ ຄິດວ່າຄັນເຮົາມີບັດເຈັດ ເຮົາມີເງິນ ເຮົາສາມາດ apply ໄດ້ໂລດ ຖ້າວ່າທາງລັດຖະບານລາວເພິ່ນມີສະຖານີໂທລະພາບຂອງລັ ດຖະບານ ທ່ານຄິດວ່າຊິມີໂອກາດບໍ່ ຊິວ່າເປັນຂອງເອກະຊົນ
ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີສະຖານີໂທລະພາບທັງໝົດ ມີຂອງ ເອກະຊົນຮອດສາມຂອງ ອີກສາມຊາແນວ ສາມຊ່ອງທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນແລ້ວດຽວນີ້ ໂອເຄ
ດີໃຈນຳທີ່ໄດ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ແລ້ວວ່າອີກບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ວ່າບັນຫາທາງສັງຄົມ ວ່າຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍທີ່ວ່າ ພວກທີ່ວ່າມີອິນເຕີເນັດບໍ ພວກນັ້ນ ເຂົາຊິເບິ່ງພວກ Facebook ຫຼືວ່າ YouTube ຫຼືວ່າໂທລະພາບຂອງໄທ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິວ່າຊິໂນ້ ມນ້າວໃຫ້ເຂົາມາເບິ່ງຂອງລາວ
ອັນນີ້ກະ ກະເປັນບັນຫາຄືກັນເນາະ ພວກເຮົາກະບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນ ອັນນ່າ ນິ້ງນອນເຊື່ອໃຈ ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມເຮັດທຸກວິທີທາງ ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ຄອນເທັນຂອງເຮົາມັນມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຄິ ດວ່າກະບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະດຶງເອົາ audience ຫຼືວ່າເອົາ ດຶງຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງກັບຄືນມາເບິ່ງຂອງເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາກະຄິດວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ທໍ້ຖອຍ ພວກເຮົາຍັງພະຍາຍາມຕໍ່ ເພາະວ່າອັນນີ້ ມັນເປັນ ເປັນເອີ້ນວ່າປະຫວັດສາດກໍບໍ່ແມ່ນເນາະ ມັນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ມັນສືບຕໍ່ເນື່ອງມາດົນແລ້ວເນາະ ເພາະວ່າເພິ່ນກໍເກີດກ່ອນເຮົາແດ່ ເຮົາເກີດນຳຫຼັງ ແນ່ນອນລະ ຊິໄປແຂ່ງເພິ່ນມັນກະຍາກ ກະຍ້ອ ນວ່າປະເທດມີຊາຍແດນຕິດກັນ ພາສາເຂົ້າໃຈກັນແດ່ ກະເລີຍວ່າເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ບໍ່ຄືອົດສະຕຣາລີ ອົດສະເຕຣເລຍ ບໍ່ໄດ້ຕິດກັບໃຜ ພາສາອັງກິດ ຈົບ ເອົາ ຫຼືວ່າຄວາມຕື່ນໂຕຂອງ ຂອງ audience ທາງອົດສະເຕຣເລຍ ມັນຊິຕ່າງກັບຄວາມຕື່ນໂຕຂອງຄົນລາວ ແນ່ນອນ ແນ່ນອນ ຄວາມຕື່ນໂຕ ໃນເມື່ອຢູ່ປະເທດຈະເລີນກວ່າ ການສຶກສາກໍດີກວ່າ ລະກະ ອັນນ່າ ເຫັນສິ່ງໃໝ່ໆ ອີ່ຫຍັງກໍຫຼາຍກວ່າ ສະນັ້ນ ອັນ ນີ້ມັນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ວ່າບ່ອນທີ່ຈະເລີນກວ່າ ແນ່ນອນມັນຈະຕ້ອງມີ ອັນນ່າ ແນວຄວາມຄິດອັນໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັບບ່ອນທີ່ມັນກຳລັງພັດທະນາເນາະ ເຮົາ ເຮົາຈະເອົາໄປສົມທຽບກັນບໍ່ໄດ້ ອັນ ນີ້ ບໍ່ຮູ້ຊິວ່າມີຫຍັງອີກທີ່ຖາມ ອ່າ ມີແຕ່ວ່າ ມີແຕ່ວ່າ ຢາກ ຢາກ ຢາກຝາກພີ່ນ້ອງຄົນລາວຢູ່ພີ້ເນາະ ອ່າ ໃນເມື່ອ ນະປັດຈຸບັນ ຕອນນີ້ນີ້ ໂຄວິດກະບໍ່ແມ່ນເບີດໄປ ຍັງມີຢູ່ ແຕ່ປະເທດລາວຫັ້ນໄດ້ເປີດແລ້ວຕອນນີ້ເນາ ະ ສາມາດເດີນທາງເມືອຢາມບ້ານເນາະ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຖືກກັກໂຕ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ກວດຫຍັງ ມີແຕ່ວ່າຂໍມີແຕ່ໃບໜັງສືທີ່ວ່າ ໄດ້ສັກຢາຄົບ 2 ໂດສ ເມືອຢາມບ້ານໄດ້ເລີຍ ນະປັດຈຸບັນນີ້ ອ່າ ຖ້າວ່າຊິໄປເມືອງລ າວນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຊິຊື້ເບຍໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ກິນຢູ່ບໍ່ ໂອ້ ອັນນີ້ທ່ານຕ້ອງເມືອລະຈຶ່ງວ່າກັນຊະ ອັນນີ້ເນາະ
ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານສົມສະຫວັດຫຼາຍໆ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ SBS ໄດ້ສຳພາດໃນມື້ນີ້ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ພົບກັນອີກທີ່ວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ຂອບໃຈ